خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ ۋەقە ئىشلەپچىقىرىش مەشغۇلاتى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مەزگىلدە يۈز بەرگەن بولۇپ ۋەقە يۈز بەرگەندە قىرىقتەك ئىشچى كان ئاستىدا ئالتۇن قېزىۋاتقانىكەن مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى قۇرۇلۇپ مىڭ توققۇز يۈز توقسان ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ رەسمىي ئىشقا كىرىشكەن قارىغاش ئالتۇن كانى خىتاينىڭ غەربىي رايون ئىلى ئالتۇن چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىگە قاراشلىق بولۇپ بۇ شىركەت شىنجاڭ رەڭلىك مېتال سانائەت گۇرۇھىغا تەۋە ئىكەن ئەينى ۋاقىتتا دائىرىلەر بۇ ئالتۇن كاننى ئېچىشتا رايوندىكى نۇرغۇن ئۇيغۇر دېھقان چارۋىچىلىرىنى مەجبۇرىي كۆچۈرۈپ يەرلىك ئاھالىلەرنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى قوزغىغان شۇنداقلا مۇھىت قوغدىغۇچىلىرىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان بولسىمۇ لېكىن دائىرىلەر ئۆزلىرىنىڭ پىلانىدىن ۋاز كەچمىگەن ئىدى خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە يىگىرمە تۆتىنچى دېكابىر كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت بىردىن قىرىق مىنۇت ئۆتكەندە يۈز بەرگەن بۇ ۋەقەدە يىگىرمە ئىككى ئىشچى ئامان ئېسەن كان ئاستىدىن چىقىرىلغان لېكىن ئون سەككىز ئىشچى كان ئاستىدا قامىلىپ قالغان شىنجاڭ رەڭلىك مېتال سانائەت گۇرۇھىنىڭ بىخەتەرلىك دىرېكتورى لوۋى نۆۋەتتە ئون سەككىز ئىشچىنىڭ دېرىكى يوقلۇقىنى ئېيتقان خىتاي تاراتقۇلىرىدا قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىنىڭ جىددىي ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى ئۈچ يۈزدەك كىشىنىڭ سەپەرۋەر قىلىنغانلىقى قەيت قىلىنغان بولسىمۇ لېكىن كان گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈشنىڭ سەۋەبى كان ئاستىدا قالغان ئىشچىلارنىڭ كىملىكى مىللىتى ۋە كان ئاستىدىكى بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىگە ئائىت ھېچقانداق ئۇچۇر بېرىلمىگەن ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى ئۆتكەن ھەپتە قانۇن ماقۇللاپ ئۇرۇش جىنايەتچىلىرىنى ئامېرىكىدا جازالاشنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتكەن مەلۇم بولۇشىچە قانۇن لايىھىسىدە ئۇرۇش جىنايەتچىلىرى ياكى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىگە قارىماي جاۋابكارلارنى سوتقا تارتىشنىڭ يولى ئېچىلغان كېڭەش پالاتاسى بۇ قانۇن لايىھىسىنى ئۇكرائىنا پرېزىدېنتى زېلېنسكىي ئۆتكەن ھەپتە ئامېرىكىدا زىيارەتتە بولۇپ دۆلەت مەجلىسىدە نۇتۇق سۆزلىگەن كۈنى ماقۇللىغان ئۇكرائىنا ھۆكۈمىتى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە روسىيە بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئۇكرائىناغا قوراللىق ھۇجۇم قىلغاندىن بېرى ئۇكرائىنا پۇقرالىرىغا قارىتا مىڭلىغان يوشۇرۇن ئۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلغان ئۇرۇش جىنايىتى قۇربانلىرى ئۈچۈن ئادالەت قانۇنى ناملىق بۇ قانۇن لايىھىسى دېموكراتىك كېڭەش پالاتا ئەزاسى دىك دۇربىن بىلەن جۇمھۇرىيەتچى كېڭەش پالاتا ئەزاسى چاك گراسلېي تەرىپىدىن سۇنۇلغان بولۇپ مەزكۇر قانۇن لايىھىسىدە دۆلەت مەجلىسىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى ماقۇللىغان مەۋجۇت قانۇننىڭ دائىرىسى كېڭەيتىلگەن ئامېرىكىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى ماقۇللانغان قانۇنىدا ئۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلغۇچىلار ياكى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلار پەقەت ئامېرىكا پۇقراسى بولسا ئامېرىكىدا ئەرز قىلىش ياكى سوتلىنىشى بەلگىلەنگەن ئىدى مەلۇم بولۇشىچە يېڭى قانۇن لايىھىسىدە ئۇرۇش جىنايەتچىلىرى ياكى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىگە قارىماي ئامېرىكىدا سوتلىنىشى ۋە ئادالەت تەلەپ قىلىشىغا بولىدىكەن يېڭى قانۇن لايىھىسىدە يەنە ئۇرۇش جىنايىتىنىڭ ۋاقىت چەكلىمىسى بىكار قىلىنىشى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇرۇش جىنايىتى سادىر قىلغان بىرسىنى سوتلاش ئۈچۈن ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرىنىڭ تەستىقىنى ئېلىش بەلگىلىمىسىمۇ بىكار قىلىنغان مەلۇم بولۇشىچە بۇ قانۇن لايىھىسى ئۆتكەن ھەپتە كېڭەش پالاتاسىدا ماقۇللىنىپ بىر كۈندىن كېيىن ئاۋام پالاتاسىنىڭمۇ ماقۇللىشىدىن ئۆتكەن

ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئەڭ شىمالىدىكى موڭغۇلىيەگە چېگراداش چىڭگىل ناھىيىسىدىن ئۆزبېكىستانغا ئېچىلغان بۇ يېڭى يۈك ترانسپورت يولىدا قانداق مەھسۇلاتلارنىڭ توشۇلىدىغانلىقى دىققەت قوزغىماقتا خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى دېكابىر بىلدۈرۈشىچە چىڭگىل ناھىيىسىنىڭ تاكشىكىن چېگرا پونكىتىدىن يىگىرمە ئالتىنچى دېكابىر كۈنى كۈن تاختا باتارېيىسى قاچىلانغان ئىككى يۈك ئاپتوموبىلى ئۆزبېكىستانغا قاراپ يولغا چىققان بۇ ئىككى يۈك ئاپتوموبىلىنىڭ تۆت مىڭ ئۈچ يۈز كىلومېتىرلىق مۇساپىنى بېسىپ ئۆزبېكىستاندىكى ئاخىرقى نىشانغا يېتىپ بېرىش ئۈچۈن ئون كۈندەك ۋاقىت كېتىدىكەن خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋىرىدە بۇ يۈك ترانسپورت يولى موڭغۇلىيە بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيانى تۇتاشتۇرىدىغان خەلقئارالىق يۈك ترانسپورت يولى رەسمىي ئېچىلغانلىقىنىڭ بەلگىسى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن

خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ قېتىمقى ئېلىپ ماڭغان ئىككى يۈك ئاپتوموبىلىنىڭ كۈن تاختا باتارېيىسى ئۆزبېكىستاندا ياسىلىۋاتقان قۇياش ئېنېرگىيىسى ئېلېكتر ئىستانسىسىنىڭ قۇرۇلۇشىغا ئىشلىتىلىدىكەن خەۋەردە ئالتاي تاموژنا ئىدارىسىنىڭ مەسئۇل خادىم تەيىنلەپ ئۆز تەۋەلىكىدىكى ئىمپورت ئېكسپورت كارخانىلىرىغا ياردەم بېرىۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن ھالبۇكى غەرب تەتقىقات ئورگانلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ رايوندىكى كۈن تاختىسى ئىشلەپچىقىرىشى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىشلىتىۋاتقان ساھەلەرنىڭ بىرى ئىكەن ئامېرىكىنىڭ بايدىن ھۆكۈمىتىدىكى ئەمەلدارلاردا خىتاينىڭ تىك توك ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىغا بولغان بىخەتەرلىك ئەندىشىسى كۈچىيىپ خىتاي دۆلەت ئىگىلىكىدىكى مەزكۇر ئالاقە سۇپىسىنى سېتىشقا بېسىم ئىشلەتمەكتە ئىكەن ۋول سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ۋەقەدىن خەۋەردار كىشىلەر بايدىن ھۆكۈمىتىدىكى بەزى ئەمەلدارلارنىڭ تىكتوكنىڭ ئامېرىكىدىكى تارمىقىنى سېتىشقا مەجبۇرلاش ئارقىلىق بېيجىڭنىڭ بۇ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىدىن پايدىلىنىپ جاسۇسلۇق قىلىشى ۋە سىياسىي تەسىرىنى كېڭەيتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا كاپالەتلىك قىلىشقا ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋەقەدىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ ۋول سترىت ژۇرنىلىغا ئاشكارىلىشىچە تىكتوكنىڭ ئامېرىكىدىكى تارمىقىنى مەجبۇرىي ساتقۇزۇش پىلانى ئامېرىكا تاشقى مەبلەغ كومىتېتىنىڭ يىغىنلىرىدا مۇزاكىرە قىلىنغان بۇ كومىتېت تىك توك بىلەن ئىككى يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بېرى ئۇنىڭ سانلىق مەلۇماتى ۋە مەشغۇلاتىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پايدىلىنىشىنى توسۇش توغرىسىدا سۆھبەت ئۆتكۈزۈپ كەلگەن خەۋەردە بايدىن ھۆكۈمىتىدىكى بەزى ئەمەلدارلارنىڭ تىك توك خىتاي شىركىتىگە تەۋە بولسىلا ئۇ بىخەتەرلىك خەۋپى پەيدا قىلىدۇ دەپ قارايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن بۇنىڭ ئالدىدا ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى شۇنداقلا فېدېراتسىيە ئالاقە كومىتېتىنىڭ مەسئۇللىرىمۇ تىك توكنىڭ ئامېرىكىلىقلار ئۈچۈن بىخەتەرلىك خەۋپى پەيدا قىلىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغان ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىيو ئاۋام پالاتاسى ئەزالىرىدىن مايك گالاگېر بىلەن راجا كرىشنامورسى يېقىندا قانۇن تەكلىپ لايىھىسى سۇنۇپ تىك توكنىڭ ئامېرىكىدىكى پائالىيىتىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلغان تىك توك ئامېرىكا پۇقرالىرىغا بىخەتەرلىك خەۋپى پەيدا قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپلا قالماي ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا خىتاي ھۆكۈمىتىگە ياردەم قىلىش بىلەنمۇ ئەيىبلىنىپ كەلگەن ئىدى ئاۋسترالىيە ستراتېگىيىلىك سىياسەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئېلان قىلغان بىر دوكلاتىدا تىك توكنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ئوينىغان بىۋاسىتە ۋە ۋاسىتىلىك رولى تەپسىلىي كۆرسىتىلگەن خىتاي دۆلەتلىك سەھىيە كومىتېتى يىگىرمە يەتتىنچى دېكابىر ئۇقتۇرۇش ئېلان قىلىپ چەت ئەلدىن كىرگەن يولۇچىلارغا قارىتا كارانتىن تەدبىرلىرىنىڭ كېلەر يىلى سەككىزىنچى يانۋاردىن باشلاپ بىكار قىلىنىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان چەت ئەل تاراتقۇلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ خىتاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوتاپىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان كەڭ كۆلەملىك نارازىلىق ھەرىكىتىدىن كېيىن بۇ ئاينىڭ باشلىرىدا يۈز نەچچە كۈندىن بېرى داۋاملاشتۇرۇپ كەلگەن نۆل كوۋىد سىياسىتىنى بىراقلا بىكار قىلىشىدىن كېيىنكى ۋىرۇسقا قارشى قامالنى بوشىتىش يولىدىكى يەنە بىر ھەرىكىتى ئىكەن بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە خىتاينىڭ چەت ئەلدىن كىرگەنلەرگە قارىتا كارانتىن تەلەپلىرىنى بىكار قىلىشى ۋىرۇسنى كونترول قىلىش نامىدا بېرىپ كېلىشكە قاتتىق چەكلىمە قويۇپ كەلگەن خىتاينىڭ چەت ئەلگە ساياھەتنى ئېچىۋېتىش يولىدىكى چوڭ قەدىمى ئىكەن ئامېرىكا دۆلەتلىك ئاممىۋى رادىئو ئىستانسىسى ئېن پې ئارنىڭ ئېيتىشىچە خىتاي دۆلەتلىك سەھىيە كومىتېتى بۇ تەدبىرنىڭ ساياھەتچىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالمىسىمۇ لېكىن بۇ چەت ئەللىكلەرنىڭ خىتايغا كىرىشىنى ئاسانلاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ قارارى خىتايدا نۆل كوۋىد سىياسىتىنىڭ بىكار قىلىنىشى ۋىرۇسنىڭ پارتلاش خاراكتېرلىك كېڭىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ خەلقئارادا ۋىرۇس ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىدىكىدەك دۇنياغا قايتا يامراپ كېتەمدۇ دېگەن ئەندىشە پەيدا قىلغان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىندى ئەنگلىيە قۇياش گېزىتىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە ئېيتىشىچە خىتاي ۋىرۇستا تېرمو يادرولۇق كوۋىد دولقۇنىغا دۇچ كەلگەن بولۇپ بىر كۈن ئىچىدە تۆت مىليون ئىككى يۈز مىڭ ئادەم يۇقۇملانغان ۋە بەش مىڭ ئادەم ئۆلگەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى دېكابىر بەرگەن خەۋىرىدە خىتايدىكى دوختۇرخانىلارنىڭ بىمارلار بىلەن توشۇپ كەتكەنلىكى تېببىي بۇيۇملارنىڭ يېتىشمەسلىكى جەھەتتە ۋەيران بولۇش نۇقتىسىغا كېلىپ قالغانلىقى بەزى جايلاردا دوختۇرخانا خادىملىرىنىڭ كوۋىد بىلەن يۇقۇملىنىشى ئېغىرلىشىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن

چاقماق ۋە دات باسماس قىلىچ قاتارلىق رومان ۋە پوۋېستلارنىڭ ئاپتورى ئابدۇللا ساۋۇت ئىككى ئاينىڭ ئالدىدا كېسەل سەۋەبى بىلەن تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگەن تۈرمىدىن ھالى خاراب چىققان يازغۇچى يۇرتىدىكى يۇقۇم قامالىنىڭ ئوزۇقلىنىش ۋە داۋالىنىش چەكلىمىلىرىگە بەرداشلىق بېرەلمىگەن نەتىجىدە مۇشۇ ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى يەتمىش ئىككى يېشىدا بۇ دۇنيا بىلەن ۋىدالاشقان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بۇ ھەپتە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا مول ھوسۇللۇق يازغۇچى ئابدۇللا ساۋۇتنىڭ تۈرمىدىن چىقىپ جان ئۈزگەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇرلار تارقالدى. بۇ ھەقتە تۇنجى بولۇپ تىۋىتتېردا ئۇچۇر بەرگەن نورۋېگىيەدىكى پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ دېيىشىچە، ئابدۇللا ساۋۇت مۇشۇ ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى جان ئۈزگەن.
مەن مەرھۇم ئابدۇللا ساۋۇتنىڭكى ئۆلۈم خەۋىرىنى يېقىندا چەت ئەلگە چىققان بىر ئۇيغۇردىن ئاڭلىدىم، بىر ئۇيغۇر زىيالىيسىدىن.
ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ بىر قانچە مەنبەدىن سۈرۈشتە قىلىشىچە، ئابدۇللا ساۋۇت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇن قىلىنغان، ئىككى ئاي ئىلگىرى كېسەل ھالەتتە تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگەن.
شۇ ماڭا بۇ مەلۇماتنى يەتكۈزدى. يەتكۈزگەندىن كېيىن مەن يەنە ئوخشىمىغان ئىككى كىشىدىن بۇ ھەقتە سورىدىم. ئۇلار بۇ ئابدۇللا ساۋۇتنىڭكى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئاپرېللاردا تۇتقۇن قىلىنىپ، مۇشۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى قويۇپ بېرىلگەن، يېقىندا قويۇپ بېرىلگەن دېدى. بۇنى ئېنىقلاپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن تىۋىتتېردا چىقىرىپ، ئابدۇللا ساۋۇتنىڭكى ئۆلۈم خەۋىرىنى يەتكۈزگەن بولدۇم. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستلىق ساقچى ئىدارىسىنىڭ خادىملىرى، قىزىلسۇدا تۇتقۇندىكى يازغۇچىلار ئارىسىدا ئابدۇللا ساۋۇت ئىسىملىك بىرسىنىڭ بار يوقلۇقىنى سورىغىنىمىزدا تىزىملىككە قاراپ چىققاندىن كېيىن بار دەپ جاۋاب بەردى. ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ ياخشى ياخشى. ئەسسالام ماۋۇ قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستلىق ساقچى ئىدارىسىمۇ؟ ئائا توغرا توغرا. سىلدە مۇشۇ بىر تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان يازغۇچى شائىرلارنىڭ ئىچىدە بۇ ئابدۇللا ساۋۇت دەپ بىرسى بارمۇ تىزىملىكىڭلاردا؟

تور ئارخىپلىرىدا تونۇشتۇرۇلۇشىچە، ئاقتۇ ناھىيەسىنىڭ ئۈجمە يېزىسىدا تۇغۇلغان ئابدۇللا ساۋۇت مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش تۆتىنچى يىلى قىزىلسۇ ئوبلاستلىق دارىلمۇئەللىمىننى پۈتتۈرگەن مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىلىدىن باشلاپ ئەدەبىي ئىجادىيەتكە كىرىشكەن ئاپتور ئۇزۇن مەزگىل ئاقتۇ ناھىيەسىنىڭ مەدەنىي-مائارىپ ساھەسىدە

مۇنداق پىكىر بايان قىلىدۇ. ئەمدى بۇ ئابدۇللا ساۋۇت كىم؟ دېگەن چاغدا، ئابدۇللا ساۋۇت ئۇيغۇر بۈگۈنكى ئەدەبىياتىدىكى ۋەكىللىك شەخسلەرنىڭ بىرسى. ئابدۇللا ساۋۇتنىڭ ئەسەرلىرىنى نېمە ئۈچۈن بىر مۇھىم ۋەكىللىك ئەسەرلەر دەيمىز دېسە، بىرسى ئابدۇللا ساۋۇت ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇشۇ كوممۇنىست ئىستېلاسىدىن بۇرۇنقى قەھرىمانلىرىنى ناھايىتى ياخشى يازغان. ھازىرقى زامان تارىخىمىزدىكى قەھرىمانلارنى ناھايىتى ياخشى يازغان. مەسىلەن، شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىنىڭكى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلدىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىنىڭكى جەنۇبتىكى ئۇچقۇنى بولغان ئويتاغ ئىنقىلابى ھەققىدە ناھايىتى ياخشى بىر پوۋېست يازغان. قانلىق قىرغاق دېگەن پوۋېستى مۇشۇ ئىنقىلابتا مۇھىم رول ئوينىغان ئەنجانباينىڭكى ھاياتىغا بېغىشلانغان. ئەنجانباينىڭ ئوبرازىنى قانلىق قىرغاق دېگەن پوۋېستتا ناھايىتى ياخشى ياراتقان. قانلىق قىرغاق دېگەن پوۋېست ئارقىلىق ئەنجانبايغا تۇنجى قېتىم بىر ئابىدە تىكلەپ چىققان.
نورۋېگىيە ئۇيغۇريار فوندى تۈزگەن تۇتقۇندىكى زىيالىيلار تىزىملىكىدە بايان قىلىنىشىچە، ئابدۇللا ساۋۇت ئىجادىيەت ھاياتى بويى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلاب تارىخىنى يورۇتۇش ۋە قەھرىمانلار ئابىدىسىنى تىكلەش بىلەن مەشغۇل بولغاچقا، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇن باشلانغاندا، ئۇ دەسلەپكى تۇتقۇنلار قاتارىدا ئورۇن ئالغان.
ئەمدى نېمىگە كىرىپ كېتىشىگە كەلسەك، ئابدۇللا ساۋۇتنىڭكى بۇ لاگېرغا تۇتۇلۇپ كېتىشىگە كەلسەك، ئەلۋەتتە بۇنىڭ مۇشۇ ئۇيغۇر تارىخىدىكى قەھرىمانلارنى، ئاندىن بولۇپمۇ بۇ ئىككىنچى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلابىنىڭكى قەشقەر، قەشقەردىكى تەسىرى يەنى قەشقەردىكى بۇنىڭ ئويتاغ ئىنقىلابى دېيىلگەن بىر تارمىقى بار ئىدى مۇشۇ تەسىرنى ناھايىتى ياخشى مۇكەممەل يېزىپ چىققانلىقى ئاندىن ئۇيغۇر قەھرىمانلىرىنى قېزىپ ئۇلار ھەققىدە مۇكەممەل بىر خاتىرە ئەسلىمە ياراتقانلىقى ئاندىن ئەسەرلىرىدە ھېچقاچان بىر زامانغا كومپارتىيىنىڭ سىياسىتىگە ۋە ھەر خىل زامانىۋى بۇ قىزىقتۇرۇشلارغا يەر بەرمىگەنلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن دەپ قارايمەن مەلۇم بولۇشىچە، تۈرمىگە كىرگەندىن كېيىن نامەلۇم سەۋەبلەر بىلەن يازغۇچىنىڭ سالامەتلىكىدە ئېغىر چېكىنىش يۈز بەرگەن، دائىرىلەر ئۇنىڭ ساقىيىشىغا كۆزى يەتمىگەندىلا داۋالىنىش ئۈچۈن ئائىلىسىگە قايتۇرغان، ئەمما ئۇنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۇيغۇر رايونىدىكى قامال مەزگىلىگە توغرا كەلگەچكە داۋالىنىش ئىمكانلىرى چەكلىمىگە ئۇچرىغان، يېتەرلىك ئوزۇق ۋە كېرەكلىك دورىغا ئېرىشەلمىگەن ئابدۇللا ساۋۇت

ئاپتورنىڭ ھېرىسمەن كىتابخانلىرىدىن بولغان پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئاپتور ۋە ئەسەرلىرىنى مۇنداق ئەسلەپ ئۆتىدۇ.
بۇ ئەسەرنى ئوقۇغاندىن كېيىن مەن ئاشۇ نېمىگە بېرىپ ئەنجانباي ئۇرۇش قىلغان ئوپالنىڭكى ئوپال ئارت تاغلىرى، ئاندىن تاشمىلىقنىڭ چەشتاغ، ئاندىن. ئويتاغ قاتارلىق يەرگە بېرىپ كۆرۈپ كەلگەن ماڭا شۇ قەدەر تەسىر قىلغان بۇ قەھرىماننىڭ ئابدۇللا ساۋۇتنىڭ قەلىمىدە يارىتىلىشى ماڭا شۇ قەھرىماننى كۆرۈش قەھرىماننىڭ ماڭغان تۇغان كۆرەش قىلغان دۈشمەن بىلەن سوقۇشقان يەرلىرىنى كۆرۈش ئىستىكىنى پەيدا قىلغان شۇ پۇرسەتتە مەن شۇ بىزنىڭكى ئەنجانباي سوقۇشقان يەرلەرنى كۆرۈپ كەلگەنتىم ئۇندىن باشقا بۇ ئەنجانبايدىن باشقا ئابدۇللا ساۋۇتنىڭ چاقماق دېگەن رومانى بار

يىگىرمە بەشىنچى دېكابىر كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كېڭەيتىلگەن يىغىن چاقىرغان مەزكۇر يىغىندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت پىلانى تۈزۈپ چىقىلغان بولۇپ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ جىددىي ئېلىپ بېرىشقا تېگىشلىك خىزمەتلىرى توغرىسىدا توختالغان بۇ ھەقتە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئاخىرلىشىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى كىرىش ئالدىدا يەنى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كېڭەيتىلگەن يىغىن چاقىرىپ، نۆۋەتتىكى مۇھىم مەسىلىلەر، كەلگۈسىدىكى خىزمەت پىلانى توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ باردى. يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەھبەرلىرى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ۋەكىللىرى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى قوللاۋاتقان يەتمىش بەشتەك ئاممىۋى تەشكىلاتنىڭ مەسئۇللىرى بولۇپ جەمئىي يۈز ئەللىك ئەتراپىدا كىشى قاتناشتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا رىياسەتچىلىك قىلغان بۇ يىغىندا ئالدى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە رەئىسى ئۆمەر قانات ئەپەندى سۆز قىلدى ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئېلىپ بېرىلغان خىزمەتلەر توغرىسىدا تەپسىلىي مەلۇمات بەردى. تور يىغىنى ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئۆمەر قانات ئەپەندى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق خىزمەتلىرى توغرىسىدا مەلۇمات بەردى. ئۇ دوكلاتىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى لوندوندا قۇرۇلغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتكەنلىكىنى، شۇندىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى پائالىيەتلىرىنى كۈچەيتكەنلىكىنى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرىنىڭ ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن كۆپلىگەن دۆلەتلەرنى زىيارەت قىلىپ، مۇھىم ئۇچرىشىشلارنى ئېلىپ بارغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ جىددىي ئېلىپ بېرىشقا تېگىشلىك خىزمەتلىرى توغرىسىدا توختالدى. ئۇ مۇنداق دېدى.
نىشانىمىز يەنى مىللىي مۇستەقىللىقنى مەقسەت قىلىدۇ ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن. بەشىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن مىللىي كېڭەشتە بۇ مەسىلە ۋە ئون بىرىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر مۇنبىرىدە بۇ ئېلىنغان قارارلار بۇ ئىرادىمىز ئىنگلىزچە ئۇيغۇرچە تىللاردا پۈتۈن دۇنيا مەتبۇئاتى بىلەن پۈتۈن دۇنياغا بىلەن ئورتاقلىشىلدى ھەمدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدا بۇ باسقۇچقا بۇ نىشانغا يېتىش ئۈچۈن قانداق نۇقتىلارنى قانداق پائالىيەت پروگراممىلىرىنى يول قويۇشىمىز كېرەك دېگەن ۋاقتىمىزدا بىرىنچى بىرىنچى بولۇپ ئالدى بىلەن ئۆزىمىزنىڭ خەلقىمىزنى تەربىيەلىشىمىز كېرەك. يەنى چەت ئەلدىكى خەلقىمىزنى، ۋەتەننىڭ ئىچىدىكى خەلقىمىزنى تەربىيەلەش ئىمكانىيىتىمىز يوق. يەنى بۈگۈن خەلقىمىز دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ماھىيىتىنى، خىتاي دۆلەت تېررورىزمىنىڭ مەقسىتىنى پۈتۈن ئۇيغۇر خەلقىنى چوقۇم چۈشەندۈرۈشىمىز ۋە ئۇنىڭ ئوبيېكتىپ مەۋجۇتلۇقىنى ئۆزىمىز ئېتىراپ قىلىشىمىز كېرەك. چۈنكى. مۇشۇنداق بىر ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئويغانغان، سەھنىلەرگە چىققان قىلغان ئىنسانلىرىمىز چەت ئەل دىياسپورامىزمىزدا يىگىرمە پىرسەنگە يەتمەيدۇ. بۇ بىر پاجىئەلىك ئەھۋال. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە بىز ئالدى بىلەن دۇنيادىن، خەلقئارادىن بىر نەرسىلەر كۈتۈشتىن بۇرۇن ئۆزىمىزنىڭ خەلقىمىزدىن، ئۆزىمىزدىن كۈتۈشىمىز كېرەك جىق نەرسىلەرنى. ئۆزىمىزنىڭ خەلقىمىزنى تەربىيەلىشىمىز كېرەككى، خىتاينىڭ ئالدىمىزدا بولىدىغان. يول قويۇش ۋە ياكى بولمىسا بىرئاز سىياسەتنى بوشىتىش سىياسەتلىرى قانداقتۇر خىتاينىڭ تۈپ سىياسىتى ئۆزگىرىش بولغانلىقىدىن ئەمەس بىر ئالدامچىلىق سىياسىتى بولغانلىقىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇيغۇرلارنى قىرىپ يوقىتىش سىياسىتىدىن ۋاز كەچمىگەنلىكى پەقەت خەلقئارادا دۇچ كېلىۋاتقان بۇ ئۆتكەلدىن ئۆتۈۋېلىشتىن ئىبارەت بىر رېئاللىق ئىكەنلىكىنى خەلقىمىزگە ياخشى چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك. بۇنى زىيالىيلىرىمىزنىڭ ۋەزىپىسى، تەشكىلاتلىرىمىزنىڭ ۋەزىپىسى، پۈتۈن ئىنسانلىرىمىزنىڭ ۋەزىپىسى. ئىككىنچى، تەشكىلاتلار، سىياسىي ئاكتىۋىستلار، مۇھاجىرەتتىكى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقى چوقۇم پۈتۈن دۇنياغا خىتاينىڭ دۇنيا تىنچلىقىغا، دېموكراتىيەسىگە، ئىنسانلىققا بىر خەۋپ ئىكەنلىكىنى ياخشى چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك. بىز ئۇيغۇرلار قىرىلىپ كېتىپ بارىمىز، ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرۈۋاتىدۇ دېسەك پەقەت ھېسداشلىق قوزغىيالايمىز. ئەمما خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىگىمۇ، دۆلەتلەرنىڭ، ئىنسانىيەتنىڭ مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان بىر ۋەھشىي بىر مەخلۇقات ئىكەنلىكىنى بىز ياخشى چۈشەندۈرەلىگەن ۋاقتىمىزنىڭ ئۆزىدە ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىگە، دۆلەت مەنپەئەتىگە، دۆلەت، دۇنيا تىنچلىقىغا خەۋپ ئەكېلىدىغان بىر كۈچ ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرەلىگەن ۋاقتىمىزنىڭ ئۆزىدە بىز دۇنيا بىز بىلەن بىر سەپتە تۇرالايدۇ. بۇنى قىلىشىمىز كېرەك.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى قىلىشقا تېگىشلىك ئەڭ مۇھىم ئىشلاردىن بىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكەنلىكىنى دۇنياغا قوبۇل قىلدۇرۇش ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى.
ئۈچىنچى، پۈتۈن دۇنياغا ئۇيغۇر سىياسىي كۈرىشىمىزنىڭ ئەھمىيىتىنى تولۇق چۈشەندۈرۈشىمىز كېرەك. بىز كەلگۈسىدە قۇرۇشقا ئىنتىلىۋاتقان مۇستەقىل دۆلىتىمىزنى ياخشى شەرھلىشىمىز كېرەك. تەسەۋۋۇرلىرىمىزنى پاكىتلار بىلەن ھوقۇقلارغا، قانۇنلارغا تايانغان ئاساستا ئوتتۇرىغا قويالىشىمىز كېرەك. شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەملىكە قىلىنغان بىر تۇپراق ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت بۇ رېئاللىقنى بىز ياخشى بىلىمىز، ئەمما دۇنيا بىلمەيدۇ. دۇنياغا بۇنىڭ قانۇنىي، تارىخىي ئاساسلىرىنى ياخشى چۈشەندۈرەلىشىمىز، چۈشەندۈرىدىغان قولىمىزدا ھۆججەتلىك پاكىتلار، دوكۇمېنتلار بولۇشى كېرەك. بۇنى بىز ئىشلەۋاتىمىز. شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەملىكە تۇپراق ئىكەنلىكىدىكى بىر ئىسپاتنى بىر چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەر، ئۇيغۇر ئالىملىرىدىن تەشكىل تاپقان بىر ھەيئەت بىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى باشلىغان، داۋام قىلىۋاتىمىز، ئەمما ئاساسىي قىسمى تاماملاندى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بۇ ئىشلارنى بېجىرىشىمىز كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا دۆلەت قۇرۇش پىروگراممىلىرىمىزنى، ئاساسىي قانۇن لايىھەلىرىمىزنى تەييار قىلىشىمىز كېرەك. بۇ بىزنىڭ مىللىي كۈرەشلىرىمىزدىكى قىلمىساق بولمايدىغان مەجبۇرىيەتلىرىمىز.

قولغا كەلتۈرەلەيمىز. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى دوكلاتىدا بۇرۇنقى يىللاردا بەزى دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەجبۇرىي ئەمگەك توغرىسىدا قارارلار ماقۇللىغانلىقىنى، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلىدا بۇ قارارلارنىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. يىگىرمە بەشىنچى دېكابىر كۈنى تور ئارقىلىق ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ كېڭەيتىلگەن يىغىنىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت پىلانىنى ئوقۇپ ئۆتكەندىن كېيىن، يىغىن ئەھلى خىزمەت پىلانىغا بولغان كۆز قاراشلىرى ۋە قوشۇشقا تېگىشلىك مەزمۇنلارنى ئوتتۇرىغا قويدى. تۆت سائەت داۋاملاشقان كېڭەيتىلگەن يىغىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ يېڭى يىللىق تەبرىك سۆزى بىلەن ئاخىرلاشتى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يىگىرمە بىرىنچى دېكابىر شىۋېتسارىيەدە نەشىردىن چىقىدىغان زوفىنگېر كۈندىلىك گېزىتى شىنجاڭدىكى لاگېردىن قېچىپ چىققان سايراگۈل ساۋۇتباي دۇنيا خىتاينىڭ ھەقىقىي ئەپتى بەشىرىسىنى كۆرۈشى كېرەك دەپ ئاگاھلاندۇردى سەرلەۋھىلىك بىر پارچە ماقالە ئېلان قىلىنغان ماقالىدە لاگېر شاھىتى سايراگۈل ساۋۇتباي دۇنيا ئويغانمىسا شەرقىي تۈركىستاندىكى تراگېدىيە ئەتراپقا يامرايدۇ دېيىش ئارقىلىق دۇنيانى خىتاي تەھدىتىدىن ئاگاھلاندۇرغان بۇ ھەقتە گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. يىگىرمە بىرىنچى دېكابىر شىۋېتسارىيەدە نەشردىن چىقىدىغان سوفىنگىر كۈندىلىك گېزىتى شىنجاڭدىكى لاگېردىن قېچىپ چىققان سايراگۈل ساۋۇتباي دۇنيا خىتاينىڭ ھەقىقىي ئەپتى بەشىرىسىنى كۆرۈشى كېرەك دەپ ئاگاھلاندۇردى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلدى. ماقالىدا شىۋېتسىيەدە ياشايدىغان لاگېر شاھىتى سايراگۈل ساۋۇتباي زىيارەت ئوبيېكتى قىلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭ خىتاينىڭ جازا لاگېرلىرىدا ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن قىسمەتلىرىگە ھەمدە ئۇنىڭ دۇنياغا قارىتا قىلغان كەسكىن ئاگاھلاندۇرۇشلىرىغا كەڭ ئورۇن بەرگەن ئىدى. ماقالە مۇنداق باشلىنىدۇ، خالىغانچە تۇتقۇن قىلىشلار، ۋەھشىيلەرچە قىيناشلار ۋە ئۈزلۈكسىز نازارەتلەر. خىتاينىڭ غەربىي شىمالىدىكى شىنجاڭدا مۇسۇلمان خەلقلەرگە قانداق رەھىمسىزلىك بىلەن زۇلۇم سېلىنىۋاتقانلىقىغا ئۇ يەردە ھايات كەچۈرگەن سايراگۈل ساۋۇتباي گۇۋاھدۇر. ئۇ قازاق مىللىتىدىن بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئاپرېلدا قېچىپ چىقىشتىن ئىلگىرى سابىق شەرقىي تۈركىستاندا ياشىغان. بۇ تۇپراق ئۇيغۇرلار، قازاقلار ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرنىڭ ۋەتىنى ئىدى. ئاپتور ماقالىدا سايراگۈل ساۋۇتباينىڭ جازا لاگېرلىرىدىكى كەچمىشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭغا، سىز شىۋېتسىيەدە ئۆزىڭىزنى بىخەتەر ھېس قىلامسىز؟ دېگەن سوئالنى قويىدۇ. سايراگۈل ساۋۇتباي بولسا، شەرقىي تۈركىستاندىن قېچىپ چىققان ھېچبىر ئادەم ئۆزىنى بىخەتەر ھېس قىلالمايدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بىزنى بۇ يەردىمۇ نازارەت قىلىدۇ. بىزنىڭ نېمە ئىشلارنى قىلىۋاتقانلىقىمىزنى بىلىپ تۇرىدۇ. مەن داۋاملىق مېنى سۈكۈت قىلىشقا مەجبۇرلاپ، ھاياتىمغا تەھدىت سالىدىغان تېلېفونلارنى تاپشۇرۇپ ئالىمەن، دەپ جاۋاب بېرىدۇ. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، سىز كەچمىشلىرىڭىزنى ئاشكارىلاپ كېلىۋاتىسىز، دېگەن سوئالغا سايراگۈل ساۋۇتباي مۇنداق جاۋاب بېرىدۇ، شاھىت بولۇش سۈپىتىم بىلەن دۇنيانىڭ دىققىتىنى خىتايدىكى زىيانكەشلىكلەرگە تارتىش مەجبۇرىيىتىم بار، دەپ قارايمەن. مېنىڭچە، ماڭا قارىتىلغان تەھدىتلەر بارغانسېرى كۆپىيىۋاتىدۇ. ئەمما، بۇ دۇنيا خىتاينىڭ ھەقىقىي ئەپتى بەشىرىسىنى كۆرۈپ يېتىشى كېرەك. گەرچە كېچىككەن بولسىمۇ. مەن ھەقىقەت يولىدا كۈرەش قىلىمەن. شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى يالغۇز ئۇنىڭ شەخسىي مەسىلىسى ئەمەس. بۇ ئاقىۋەتتە دۇنيا تىنچلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەسىلىدۇر. چۈنكى خىتاينىڭ دۇنيانى ئۆزىنىڭ دۆلەت چېگرىسىغا قوشۇۋېلىش پىلانى بار. خىتاي، بىر بەلباغ، بىر يول، يەنى، يېڭى يىپەك يولى قۇرۇلۇشى ئارقىلىق كەلگۈسى ئون نەچچە يىلدا ئۆزىنىڭ ھوقۇق دائىرىسىنى كېڭەيتىش نىيىتىدە بولماقتا. غەرب ئەللىرى بۇنى چوقۇم بىلىشلىرى كېرەك. ماقالىدا ھەممە يەرنى ساقچى تەھدىتى، نارسىدە بالىلارنىڭ ئېچىنىشلىق يىغىسى قاپلىغان، ھېچكىم ئۆزىنىڭ بۈگۈن كېچە تۇتۇپ كېتىلىدىغانلىقىنى، سوراق قىلىنىدىغانلىقىنى، نەلەرگىدۇر قامىلىدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ. مەن بۇ كۈنلەردە. ئۇخلاش كىيىمى بىلەن ئەمەس، نورمال ئىش كىيىمى بىلەن ئۇخلايتتىم. دائىم ئۆزۈمگە، ماڭا نۆۋەت قاچان كېلىدۇ؟ دېگەن سوئالنى سورايتتىم، دەپ بايان قىلغان لاگېر شاھىتى سايراگۈل ساۋۇتباي بۈگۈن مەزكۇر ماقالە مۇناسىۋىتى بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ ئۆزىنىڭ پۈتۈن دۇنيانى خىتاي تەھدىتىدىن ئاگاھلاندۇرۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىنى بايان قىلدى.
پۈتۈن دۇنيا خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىغە جۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پەقەت شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ بېشىدىكى پاجىئە، پەقەت شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ مەسىلىسى دەپ قارىماسلىق كېرەك. چۈنكى بۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق پۈتۈن دۇنيا خەلقىنىڭ ئەركىنلىكى، دېموكراتىيەسى ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى بىلەن زىچ باغلانغان.

تېزدىن كۈچلۈك تەدبىرلەر ئېلىپ، خىتاينىڭ بۇ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى توختىتىشقا دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىق قىلىمەن، چۈنكى ئۆتىدىغان ۋاقىت كەلدى.
ئۇ سۆزىدە يەنە شەرقىي تۈركىستانغا قىلىنغان ياردەم پۈتۈن دۇنياغا قىلىنغان ياردەمدۇر دېگەنلەرنى تىلغا ئالدى. شەرقىي تۈركىستان خەلقىغا ياردەم قىلىش پۈتۈن دۇنياغا ياردەم قىلىش بىلەن باراۋەر. دۇنيانىڭ تىنچلىقى شەرقىي تۈركىستاندىكى قىرغىنچىلىقنى توختىتىشتىن باشلىنىدۇ.
ماقالىدا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ دىنىي مەدەنىيىتى، مىللىي كىملىكىنى يوقىتىش ئۈچۈن يولغا قويۇپ كەلگەن ۋەھشىي سىياسەتلىرى ئەتراپلىق شەرھلەنگەن بولۇپ، بۇلارنىڭ بىر جۈملىسى بىر ئائىلىدىكى ۋە بىر مەھەللىدىكى ئىنسانلارنى بىر بىرىگە دۈشمەن ۋە جاسۇسقا ئايلاندۇرۇش بولغان. سايراگۈل ساۋۇتباي گېرمانىيەلىك يازغۇچى ئالېكساندرا كاۋېليۇس بىلەن بىرگە يېزىپ چىققان تاجدار گۇۋاھچى ناملىق كىتابىدا بۇ مەسىلە ئۈستىدە ئەتراپلىق توختالغان. ماقالىدا، سىز كىتابىڭىزدا مەڭگۈلۈك روھىي قىرغىنچىلىق دېگەن ئىبارىنى قوللىنىپسىز. بۇ قانداق مەنىگە ئىگە؟ دېگەن سوئال قويۇلىدۇ. سايراگۈل ساۋۇتباي بۇنى مۇنداق ئىزاھلايدۇ. خىتاي ھاكىمىيىتى ئەتراپىمىزدىكى ھەممە ئىنسان بىر بىرىگە مۇتلەق ئىشەنمەيدىغان بىر مۇھىتنى بەرپا قىلىپ چىقتى. جاسۇسلار ھەممىلا يەردە بار. بارلىق پائالىيەتلەر ئىز قوغلاپ نازارەت قىلىنىدۇ. بىر ئائىلىدىكى كىشىلەر ئارىسىدىكى ئىشەنچمۇ يوقالدى. ئىنسانلار ھېچكىمگە ئىشەنمەس بولۇپ قالدى. خىتاي ھاكىمىيىتى ھەتتا بىر تۇغقان قېرىنداشلارنىمۇ بىر بىرىگە ئىشپىيونلۇق قىلىشقا سالدى. ماقالىدا سايراگۈل ساۋۇتباينىڭ تىلى ئارقىلىق جازا لاگېرلىرىدىكى جىنسىي زوراۋانلىقلارغا كەڭ ئورۇن بېرىلگەن بولۇپ، شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەندىلى مەمەتكېرىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ ماقالىدىن يەر ئالغان ئېچىنىشلىق ۋەقەلەر شۋېتسارىيە خەلقىنىڭ غەزەپلىرىنى قوزغىشى مۇمكىن ئىكەن.
دۆلەت كاناللىرى، تېلېۋىزىيە كاناللىرى، گېزىتلەر بۇ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا كەڭ كۆلەمدە خەۋەرلەر بېرىپ كەلدى، بېرىۋاتىدۇ. شۋېتسارىيە خەلقى ھەم ناھايىتى ئەركىن ئازاد، دېموكراتىك بىر شەكىلدە ياشايدىغان خەلق بولغاچقا، بۇنداق زۇلۇملارغا ناھايىتى سەزگۈر، يەنى بۇنداق زۇلۇملارنىڭ بولۇشىغا ناھايىتى غەزەپلىنىدۇ. بۇنى مەتبۇئاتلارغا يېزىلغان ماقالە، خەۋەرلەرگە بەرگەن ئىنكاسلىرىدا كۆرەلەيمىز. يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى بولغان نەپرەت كۈننىڭ كۈنى كۈچىيىشى بىلەن بىرگە ئۇيغۇرلارغا بولغان ھېسداشلىق ئېشىپ بېرىۋاتىدۇ. مەتبۇئاتلارمۇ ناھايىتى كەڭ كۆلەمدە خەۋەرلەر بەردى، بېرىپ كېلىۋاتىدۇ.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! شۋېتسارىيەنىڭ زوفىنگېر گېزىتى ئېلان قىلغان ئۇيغۇرلارغا ئائىت ماقالىنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ تەشكىللىشىدە شەرقىي تۈركىستان شېھىتلار كېچىسى پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن مەزكۇر پائالىيەتتە خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆز قىلىپ جەڭگاھلاردا سىياسىي كۈرەشلەردە ۋەتەن ئۈچۈن مىللىتىنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن ھاياتىنى بېغىشلىغان ئەجدادلارنىڭ پىداكار روھىنى ئەۋلادلارغا ئۆگىتىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن بۇ ھەقتە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلان تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ يىگىرمە تۆتىنچى دېكابىر ئىستانبۇلدا خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن شەرقىي تۈركىستان شېھىتلار كېچىسى پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى مەزكۇر پائالىيەتتە ۋەتەن ۋە خەلقى ئۈچۈن ھاياتىنى قۇربان قىلغان شېھىتلارنىڭ پىداكارلىق روھىدىن ئۈلگە ئېلىش تەكىتلەندى شەرقىي تۈركىستان شېھىتلار كېچىسى پائالىيىتىدە مەرھۇم دىنىي ئالىم ئابدۇلھېكىمخان مەخسۇم ھاجىم مۇھەممەد سالىھ ھاجىم ئابلەت مەخسۇم ھاجىم ئابدۇلھەمىد داموللام قاتارلىق شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ھۆررىيىتى ۋە دىنىي ساھەسىدە مۇھىم روللارنى ئوينىغان زاتلارنىڭ ئىش ئىزلىرى تونۇشتۇرۇلدى شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ھاياتى ئەسلەپ ئۆتۈلدى بۇ پائالىيەتتە سۆز قىلغان خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان شەرقىي تۈركىستان شېھىتلار كېچىسى پائالىيىتىنى ئۇيۇشتۇرۇشتىكى مەقسەتلەر توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتتى ئۇ شەرقىي تۈركىستان تارىخىدا ئۆتكەن بارلىق شېھىتلەرنى ئەسلەش ئارقىلىق ئۇلارغا بولغان مىننەتدارلىق ۋە ھۆرمەت تۇيغۇسىنى ئادا قىلىش لازىملىقىنى تەكىتلىدى بىز نېمە ئۈچۈن بۈگۈنكى كۈندە ئالاھىدە مەخسۇس شېھىتلەر كېچىسى دەپ شېھىت بىر پائالىيەتكە ئايلاندۇردۇق دېسەك شېھىتلەر كېچىسىدە بىزنىڭكى ئۆتمۈشتىكى تارىختىكى يېقىن ۋە ئۇزاق تارىختىكى بارلىق شېھىتلىرىمىزنى ئەسلەش خاتىرىلەش ئارقىلىق ئۇلارغا بولغان مىننەتدارلىقىمىزنى، ۋاپا بۇرچىمىزنى ئادا قىلىش ۋە شۇنىڭ بىلەن بىرگە شۇ روھنى ياشىتىش، ئۇلارنىڭ ئۆز ھاياتلىرىدا، جەڭگاھلاردا، ئىلىم، مەكتەپ، مەدرىسە ساھەلىرىدە، سىياسىي مەيدانلاردا، ئىجتىمائىي تۇرمۇشتا ھەر يەردە مۇجادىلە بېرىپ، بۇ ئېتىقادى، بۇ ئىمانى ئۈچۈن، بۇ خەلقى ئۈچۈن، دىنى ئۈچۈن، ئىستىقبالى ۋە ئىستىقلالى ئۈچۈن مۇجادىلە بېرىپ شەھىت بولغان جەريانىدىكى ئۇلارنىڭ ھاياتىنى ئۈلگە قىلىش، ئۇلارنىڭ سۆزلىرىنى، ئۇلارنىڭكى قانداق پەيتتە، قانداق مۇداپىئەدە، قانداق ھۇجۇمدا تۇرغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ ئىسسىق قېنىنى، ھاياتىنى قانداق ھېچ ئىككىلەنمەستىن، تەرەددۇت قىلماستىن، قورقماستىن ئۆزىنىڭ ھاياتىنى خەۋپكە ئاتاپ، مانا بۈگۈنكى كۈندە بىزنىڭ قەلبلىرىمىزدە ئورۇن ئالغىدەك شۇلارنى ئەسلەيدىغان بىر ھالغا كېلىپ كەتكەن بۇ روھنى ياشىتىش، ئەۋلادلىرىمىزغا ئۆگىتىش. يىغىندا سۆز قىلغان شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ رەئىس ۋەكىلى مەخمۇتجان داموللام ۋەتەن ۋە خەلقنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن شېھىت بولغان قەھرىمان شەخسلەرنى ئەسلەش بىلەن بىرگە ئۇلارنىڭ كۈرەش روھىنى داۋاملاشتۇرۇش ھەمدە ئۇلارنىڭ ئىزىدىن مېڭىش ئۈچۈن ياش ئەۋلادلارنى بۈگۈنكى بۇ پائالىيەتكە جەم قىلغانلىقىنى بايان قىلدى. بىز بۇ يەرگە يېقىنقى تارىختا ۋەتىنىمىزدە ۋە چەت ئەلدە شەھىت بولغان، ئۆزىنىڭكى، يۇرتىنىڭكى ۋە خەلقىنىڭكى مۇستەقىللىقى، دىنىنىڭ ئازادلىقى، خەلقىنىڭ باياشات ياشىشى ئۈچۈن ھەممە نەرسىسىنى ئاتاپ، ئاللا يولىدا ئىسسىق قېنىنى ۋە مېلىنى ئاتا قىلغان شۇ شەھىدلىرىمىزنى ئەسلەش ۋە شۇنداقلا شۇلارنىڭ ئىزىدا مېڭىشقا، ۋەدىلىرىمىزنى يېڭىلاش ئۈچۈن بۇ سورۇنغا يىغىلدۇق. دۈشمىنىمىزنى چوقۇم بىز ئىرادىلىك، ئىمانلىق بولىدىكەنمىز، غەلىبە قىلىمىز ياكى شۇ غەلىبە يولىدا جېنىمىزنى بېرىمىز!

ۋاز كەچتۈرۈلمىگەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. خىتاي بۈگۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى سولاپ، ئۆلتۈرۈپ، قىرىپ، چېچىنى كېسىپ، كۆينىكىنى كېسىپ، ساقىلىنى كېسىپ، چېچىنى كېسىپ، دوپپىسىنى كېسىپ خىتاي بىلەن ئوخشاش قىلىۋەتكەن بولسىمۇ، ئەمما بىر نەرسىنى كېسەلمىدى، ئۇ خىتاي قارشى چوڭ سىياسىي ئىرادىسىنى، سىياسىي مەيدانىنى، ئۇنىڭغا بولغان ئۆچ نەپرىتىنى ھېچ كېسەلمىدى. كېسەلمەيدۇ.
يىغىندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئەپەندىمۇ سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئۆزىمىزنىڭ تارىخىنى بىلمىسەك، ئۆتمۈش تارىخىمىزنى بىلمىسەك، كەلگۈسى تارىخىمىز بولمايدۇ. ئۆتمۈشىمىزنى بىلمىسەك، بۈگۈنىمىزنى ياخشى بىر شەكىلدە ئىدراك قىلالمايمىز، چۈشىنەلمەيمىز. شۇڭلاشقا بىر مىللەت، بىر خەلق ئۆتمۈشى بىلەن، بۈگۈنى بىلەن، كەلگۈسى بىلەن باغلىقتۇر. پۈتۈن شېھىتلىرىمىزنى رەھمەت بىلەن ياد ئېتىمىز. بۇلارنىڭكى قىلغان ئىشلىرىنى ھەر زامان تەقدىرلەيمىز ۋە ئۆزىمىزنىڭكى يولىغا چىراغ، بىر مەشئەل سۈپىتىدە تۇتىمىز.
شەرقىي تۈركىستان شېھىتلار كېچىسى پائالىيىتىدە يەنە ياش ئۆسمۈرلەر تەرىپىدىن شېھىتلارنى مەدھىيلەپ ھەر خىل مەزمۇندا شېئىرلار دېكلاماتسىيە قىلىندى ئۇيغۇر ياش ئىبراھىم سىدىق ئابدۇسالام تەكلىماكان يازغان چۈنكى ئۇ شېھىت ناملىق شېئىرىنى سەھنىدە دېكلاماتسىيە قىلىپ يىغىن ئەھلىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى
زۇلۇمغا باش ئەگمەس، چۈنكى ئۇ شېھىت. زالىمغا تىز پۈكمەس، چۈنكى ئۇ شېھىت. ھەقتىن ھېچ ۋاز كەچمەس، چۈنكى ئۇ شېھىت. مەزلۇمنى خار كۆرمەس، چۈنكى ئۇ شېھىت. باشقىلار ئۇيقۇغا بولغاندىمۇ بەنت. راھەتكە بېرىلىپ تاپسا پاراغەت. ھۇزۇرنى كۆزلىسە ھەتتا تا ئەبەد. غەم بىلەن ئۇيقۇسىز چۈنكى ئۇ شېھىت. پىتنىگە قىلماستىن قىلچىمۇ پەرۋا، ئەلەمگە ھەسرەتكە قىلماستىن غەۋغا، كۈتمەستىن ھېچكىمدىن ئەھدىگە ۋاپا، مىللەتنىڭ غېمىنى يەر چۈنكى ئۇ شېھىت. زالىمنىڭ زۇلۇمىنى يوقىتىشتۇر پەم. زالىمغا بولمايدۇ مەڭگۈگىچە يەم. زالىمنى يوقىتىش ئۇنىڭدىكى غەم. ھەق ئۈچۈن جان بېرەر، چۈنكى ئۇ شېھىت. ئازدۇرماق بولسىمۇ شەيتان يولىدىن. يىقىتماق بولسىمۇ ئۇنى ئۇلىدىن. ئاتەشكە ئاتسىمۇ ئۇنى غولىدىن. ئاللا ئۈچۈن جان بېرەر، چۈنكى ئۇ شېھىت. خەلقكە مۇلايىم، زالىمدىن قورقماس. ئىللىغان مېھرىگە ئۆز خەلقى قانماس، نەپنى دەپ يولىدىن، غايىدىن تانماس، جەڭگىۋار مېھرىبان، چۈنكى ئۇ شېھىت. خەلقكە ئۆگىتەر ئەدلۇ ئادالەت، كۆرسىتىپ بۇ يولدا غەيرەت جاسارەت، خەلقىگە خىزمەتتە يولى پاراسەت،

يېقىندا باشقۇردىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى ئۇفادا ئون سەككىزىنچى قېتىملىق خەلقئارا تەنتەربىيە مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلگەن ئۈچ مىڭ بەش يۈزدىن ئارتۇق تەنھەرىكەتچى قاتناشقان مەزكۇر مۇسابىقىدە قازاقىستانلىق ئۇيغۇر يىگىتى ئامىر ھېبۇللايېف مىس مېدالغا ئېرىشكەن بۇ ھەقتە قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ يېقىندا روسىيە تەركىبىدىكى باشقۇرتىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى ئۇفادا تەنھەرىكەتنىڭ يەكمۇيەك ئېلىشىش تۈرى بويىچە ئون سەككىزىنچى قېتىملىق خەلقئارا مۇسابىقە بولۇپ ئۆتتى ئۇنىڭغا رۇسىيەنىڭ ئەللىك بىر رايونىدىن ۋە شۇنىڭدەك ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، ئەرمېنىيە، جەنۇبىي ئوسېتىيەدىن بولۇپ ئۈچ مىڭ بەش يۈزدىن ئوشۇق تەنھەرىكەتچى يەكمۇ-يەك ئېلىشىشنىڭ يىگىرمە ئىككى تۈرى بويىچە كۈچ سىناشتى. غالىپ بولغانلار مېداللار، پەخرىي يارلىقلار، باھالىق سوۋغىلار بىلەن تەقدىرلەندى. مەزكۇر مۇسابىقىگە قاتناشقانلار ئارىسىدا ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئەمگەكچىقازاق ناھىيەسىگە قاراشلىق بايسېيىت يېزىسىنىڭ ياش ئۆسمۈرلىرىمۇ بولدى. ئۇلارنى يېزا خەلقى داغدۇغىلىق كۈتۈۋالدى.
ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى بايسېيىت يېزىسىدا تۇغۇلۇپ، ھازىر. شۇ يېزىدىكى ئىسمائىل تايىروف نامىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئونىنچى سىنىپىدا ئوقۇۋاتقان ئامىر ھېبۇللايېف مۇنداق دېدى.
مېنىڭ سپورتقا كېلىشىمگە ئاكام ئازىز سەۋەب بولدى. ئۇ ئەركىن كۈرەش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ. مەن شۇ ئاكامغا ئەگىشىپ، ئون يېشىمدىن تارتىپ سپورتنىڭ مۇشۇ تۈرى بىلەن شۇغۇللىنىشقا باشلىدىم. بىراق، تۆت ئاي بولدى، مەن سپورتنىڭ يەكمۇ-يەك تۈرى بىلەن شۇغۇللىنىشاتىمەن. مۇشۇ يىلى نويابىر ئېيىنىڭ باشلىرى قازاقىستان بويىچە مۇسابىقە بولدى. بىزنىڭ كوماندىدا بۇ مۇسابىقىگە ئالتە ئادەم قاتناشتى. مەن بىرىنچى ئورۇن ئىگىلىدىم. بۇ مۇسابىقە ئالدىدا مەن تېنەش، قورقۇش ياكى بولمىسا گۇمانلىنىش، ئەنسىرەش بولمىدى. مەن ئۆزۈمگە قاتتىق ئىشەندىم. يەكمۇ-يەك چىققان بەش سپورتچىنىڭ ھەممىسىنى يېڭدىم.

مۇسابىقە تۈگەپ مۇكاپات تاپشۇرۇشقا تەلەپ قىلدى. مېنىڭ بوينۇمغا برونزا مېدال ئاسقاندا مەن قاتتىق خۇشال بولدۇم. مەن قازاقىستان گراژدىنى، شۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بىر پەرزەنتى بولۇش سۈپىتىم بىلەن قاتتىق پەخىرلەندىم. كېلەچەكتە باشقىمۇ دۇنيا مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىپ ئالدىنقى قاتارلىق ئورۇنلارنى ئىگىلەپ ئاتا-ئانامنى، خەلقىمنى خۇشال قىلىشقا تىرىشىمەن. ئامىر ھېبۇللايېف ئەركىن چېلىش بويىچە تىرېنېرى بولغان پولات داناخۇنوفقا، يەكمۇ-يەك ئېلىشىش بويىچە تىرېنېرى تۇرسۇنمەمەت ئابدۇللايېفقا مىننەتدارلىقىنى بىلدۈردى. ئامىرنىڭ تىرېنېرى پولات داناخۇنوف ئەپەندى ئۆزىنىڭ چېلەك يېزىسىدا تۇرۇپ ئون يىل ماباينىدا بايسېيىت يېزىسىغا قاتناپ ياش تەنھەرىكەتچىلەرنى مەشىقلەندۈرۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ئامىر مەندە ئالتە يىل شۇغۇللىنىۋاتىدۇ. ئۇ ۋىلايەتلىك، جۇمھۇرىيەتلىك مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىپ ياخشى نەتىجىلەرنى كۆرسەتتى. ئۇفاغا بېرىپ ئۈچىنچى ئورۇننى ئىگىلەپ كەلدى. بۇ بىز ئۈچۈن چوڭ خۇشاللىق بولدى. بىزنىڭ كۇلۇبىمىزنىڭ نامى ئەركىن كۈرەش بويىچە لاچىن پالۋان دەپ ئاتىلىدۇ. چېلەك، مالىۋاي، بايسېيىت، ۋىنسوۋخوز، تاباكسوۋخوز ۋە باشقىمۇ يېزىلاردىن كېلىپ ئەللىككە يېقىن بالىلار شۇغۇللىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئىچىدە ئۆزى ئۈچۈن شۇغۇللىنىۋاتقانلارمۇ بار، مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىش ئۈچۈن شۇغۇللىنىۋاتقان بالىلارمۇ بار. بالىلارنىڭ يەتكەن ئۇتۇقلىرى يامان ئەمەس. ئۇلارنىڭ ئىچىدە ۋىلايەت جۇمھۇرىيەت بويىچە چېمپىيون بولغانلار ئاز ئەمەس. ھازىر باشقا ساھالارغا كەتكەنلەرمۇ، ئالىي ئوقۇش ئورۇنلىرىغا كەتكەنلەرمۇ بار.
پولات داناخونوف يەنە مەزكۇر كۇلۇبتىكى تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ ئاساسەن ئۆز خىراجىتى بىلەن ۋىلايەتلىك، جۇمھۇرىيەتلىك مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ ئۇفادا بولۇپ ئۆتكەن مۇسابىقىگە بايسېيىت يۇرتىنىڭ ماددىي ياردىمى بىلەن قاتناشقانلىقىنى تەكىتلەپ، ئۇلارغا مىننەتدارلىقىنى ئىزھار قىلدى. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلەر تەنھەرىكەتنىڭ ھەر خىل تۈرلىرى بويىچە خەلقئارا ۋە دۇنيا مۇسابىقىلىرىگە قاتنىشىپ، چېمپىيون بولماقتا. مۇشۇ يىلى ئۆكتەبىر ئېيىدا تۈركىيەنىڭ ئانتاليا شەھىرىدە بولۇپ ئۆتكەن ئارمرېسلىنگ، يەنى ئىككى ئادەم قول كۈچىنى سىنايدىغان تەنھەرىكەت تۈرى بويىچە دۇنيا مۇسابىقىسىدا ئۇيغۇر قىزى تەخمىنە خوجامبەردىيېۋا ئالتۇن مېدالغا ئېرىشىپ چېمپىيون بولغان. ئۇ ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئۇيغۇر ناھىيەسىگە قاراشلىق تاشتىقارىسۇ يېزىسىنىڭ تۇرغۇنى. قازاقىستاننىڭ ۋە دۇنيانىڭ بىر نەچچە مەرتەم چېمپىيونى تەخمىنە غوجامبەردىيېۋا ھازىر ئۆسكەمەن شەھىرىدىكى تەنھەرىكەت كۇلۇبىدا ترېنېر بولۇپ ئىشلەيدۇ. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.
ئۇيغۇر ئېلىدىكى خىتاينىڭ ئورگان تور بەتلىرىدە قائىدە بويىچە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئاتىلىشى كېرەك بولغان خەۋەرلەردە بەزىدە ئۇيغۇر سۆزىنى تاشلىۋېتىپ ئاپتونوم رايون دەپلا ئىشلەتسە بەزىدە شىنجاڭ دەپلا ئىشلىتىش ئومۇملىشىشقا باشلىغان ئۇنداقتا بۇ خىل چۈشۈپ قېلىشلار تاسادىپىيلىقمۇ ياكى بۇنىڭ ئارقىسىدا باشقا سەۋەبلەر بارمۇ تۆۋەندە ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتە يازغان خىتاي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدە ئۇيغۇر نامى قانداق غايىب قىلىندى ماۋزۇلۇق ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار پەقەت ئاپتورنىڭ ئۆزىگىلا خاس بولۇپ رادىيومىزنىڭ مەيدانىغا ۋەكىللىك قىلالمايدۇ يېقىنقى ۋاقىتلاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىنىڭ يەرلىك ھۆكۈمەت ياكى ئاممىۋى ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇر نامىنى نەزەردىن ساقىت قىلىش بارا بارا ئومۇملىشىشقا باشلىدى مەيلى خىتاينىڭ خەلق تورى بولسۇن ياكى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھۆكۈمەت ئۇچۇر ۋاسىتىسى بولغان تەڭرىتاغ تورى يەنى ھازىر ئاتىلىۋاتقان ئاتالمىش تىيانشان تورى، شىنجاڭ گېزىتى بولسۇن، ئۇيغۇر نامى كۆپىنچە ھاللاردا چۈشۈپ قالغان يازمىلار كۆزگە دائىم چېلىقىپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا خىتاينىڭ ئورگان تور بەتلىرىدە قائىدە بويىچە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئاتىلىشى كېرەك بولغان سۆزلەردە ئۇيغۇر نامىنىڭ چۈشۈپ قېلىشىمۇ بىنورماللىق ئىچىدىكى نورماللىققا ئايلىنىپ قالدى. ھەتتا خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ بىر قانچە قېتىملىق باياناتلىرى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمىتى ۋە باشقىلارنىڭ باياناتلىرى ۋە بايانات ئېلان قىلغۇچى خىتاي باشلىقلىرى ھەمدە پارتكوم سېكرېتارلىرى مۇئاۋىن سېكرېتارلىرىنىڭ سۆز نۇتۇقلىرىدىمۇ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر مىللىتى نامى ئىشلىتىلمىدى مۇتلەق كۆپ ھاللاردا شىنجاڭ دېيىلسە يەنە بەزى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇر سۆزىنى تاشلىۋېتىپ ئاپتونوم رايون دەپلا قويۇلدى ھەتتا ھۆكۈمەت تەشۋىقاتلىرىدا ئېنىق قىلىپ شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت ياشايدۇ ئۇيغۇرلار شۇلارنىڭ قاتارىدىكى بىر ئاز سانلىق مىللەت دەيدىغان سۆزلەر كەڭ تەشۋىق قىلىندى ئەسلىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۇيغۇر ئېلىنى ئىشغال قىلغاندا بۇ جايدا بەش پىرسەنتكە يەتمەيدىغان خىتايلار بار ئىدى ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇسى يەتمىش بەش پىرسەنتتىن يۇقىرى ئىدى خىتايلار ئۆزى ئاز سانلىق مىللەت ئىدى ھازىر ئۇلار ھەسسىلەپ كۆپەيگەن بولسىمۇ، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى يەنىلا ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس جەھەتتە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ كەلمەكتە. ئېنىقكى، ئۇيغۇرلار ئۆز ۋەتىنىدە ئاز سانلىق مىللەت ئەمەس، خىتايلار ئۆزلىرى بۇ جايدىكى ئاز سانلىق مىللەتتۇر. ئۇ ھالدا بۇ خىل چۈشۈپ قېلىشلار تاسادىپىيلىقمۇ ياكى بۇنىڭ ئارقىسىدا بىرەر قەستەنلىك ۋە مەۋقە مەۋجۇتمۇ؟ خىتاي ھۆكۈمىتى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى ئۇيغۇرلارغا پۈتۈن دۇنيا ئالدىدا ئۆزى ئېتىراپ قىلغان ئاپتونوم رايون ھەققىنى بەرگەنلىكىنى جاكارلىغان ئىدى گەرچە بۇ ھەققە ئۇيغۇرلار ئەزەلدىن ھەقىقىي مەنىدىن ئېرىشىپ باقمىغان بولسىمۇ ھېچ بولمىغاندا خەلقئارادا ئۇيغۇرلارنىڭ سالاھىيىتى خىتايدىكى مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيەسى بولغان بىر مىللەت دەپ قارىلاتتى

ئەمما خىتاينىڭ تەرەققىياتى مۇقەررەر يوسۇندا خەلقئارا بىلەن بولغان ئارىلىقنى يېقىنلاشتۇرۇپ ئۇنىڭ ھەقىقىي يۈزىنى دۇنيا ئەھلىنىڭ كۆرۈپ يېتىشى پەقەت ۋاقىت مەسىلىسىگە ئايلانغان ئىدى مانا ئەمدى ئۈچ خىل كۈچ تۆھمىتى ئاستىدىمۇ يوشۇرۇپ قېلىش ئىمكانى بولمىغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇشتا تېخىمۇ ياخشى چارە ئۇيغۇرلارنى تېز سۈرئەتتە جۇڭخۇا مىللىتىگە ئايلاندۇرۇۋېتىش بۇ ئارقىلىق مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيەنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش بولاتتى ئەمەلىيەتتە خىتاي ئىچىدە مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيەنى بىكار قىلىش ھەققىدە مىش مىش پاراڭلار توقسىنىنچى يىللاردىن باشلاپلا ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللارغىچە بولغان ئارىلىقتا بۇ مەسىلە خىتاي زىيالىيلىرى ئارىسىدا خېلى ئوچۇق ئاشكارا مۇنازىرە قىلىنىدىغان تېمىغا ئايلانغانىدى بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق مىللەتلەر سىياسىتىنىڭ لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويغۇچىلىرىدىن چىڭخۇا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دۆلەت ئەھۋالى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى خۇ ئەنگاڭ مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيەنى بىكار قىلىش خىتايدىكى مىللىي زىددىيەتلەرنى ھەل قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى دەپ كۆرسەتكەن ئىدى گەرچە شى جىنپىڭ ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندىن كېيىن خىتاينىڭ مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيە تۈزۈمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلمايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ لېكىن خۇ ئەنگاڭنىڭ مىللەتلەرنى جۇڭخۇا مىللىتى داشقازىنىدا ئېرىتىپ بىر گەۋدە قىلىش تەكلىپىنى دۆلەت ستراتېگىيىسىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ كەلدى بۇنىڭ ئەڭ تىپىك مىساللىرىدىن بىرى ئۇيغۇرلار نوپۇسى زىچ ئولتۇراقلاشقان جەنۇبتىكى قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ ۋە قىزىلسۇ قاتارلىق جايلاردىكى ئۇيغۇر نوپۇسىنى نىشانلىق ۋە پىلانلىق شەكىلدە شالاڭلاشتۇرۇش ھېسابلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ مەقسەتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۆتكەن يىللاردىن بۇيان جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر مەھەللىلىرىنى چېقىش، ئۇيغۇرلارنى ئارىلاش ئولتۇراق رايونلىرىغا كۆچۈرۈش، خىتاي كۆچمەنلىرىنى جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىغا ياردەم نامىدا يۆتكەش، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ئۆرپ-ئادەتلىرى ۋە ئەنئەنىلىرىنى ئامال بار يوقىتىپ، خىتايچە ئادەتلەرنى قوبۇل قىلىشقا زورلاشلارنى ئېلىپ باردى. داڭلىق ئۇيغۇر مەسىلىسى مۇتەخەسسىسى ئادرىيان زەنزنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئېلان قىلغان نەنكەي دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەشتىكى تۈپ مەقسىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس قۇرۇلمىسىنى شالاڭلاشتۇرۇش، بولۇپمۇ خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەش ۋە يەرلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى يوقىتىپ، ئومۇميۈزلۈك خىتايلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغانلىقى ئېنىق ئاشكارىلانغان ئىدى ئۇنىڭدىن سىرت خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيىدا شى جىنپىڭ بەرگەن دوكلاتتا مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيەنى بىر قېتىممۇ تىلغا ئالمىغانلىقى كىشىنى تېخىمۇ گۇمانغا سالىدۇ ئەمەلىيەتتە يىگىرمىنچى قۇرۇلتاي بولسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كېيىنكى دۆلەت سىياسىتىنىڭ يۆنىلىشىنى بەلگىلەيدىغان مۇھىم بىر يىغىندۇر خىتاينىڭ ئاۋۋالقى ئون توققۇزىنچى قۇرۇلتاي، ئون سەككىزىنچى قۇرۇلتاي ياكى ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى پارتىيە قۇرۇلتايلىرىدا مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيە ئىزچىل تىلغا ئېلىنىپ كەلگەن. ئەمما بۇ سۆز يىگىرمىنچى قۇرۇلتايدا بىر قېتىممۇ تىلغا ئېلىنماسلىقى ئەلۋەتتە سەۋەبسىز بولماسلىقى مۇمكىن. شى جىنپىڭنىڭ يىگىرمىنچى قۇرۇلتايدا بەرگەن دوكلاتىدا خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ مەركىزىي ۋەزىپىسى ھەر مىللەت خەلقىنى يېتەكلەپ، زامانىۋى كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇپ چىقىش، جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە ئىگە زامانىۋىلىق بىلەن جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش دېيىلگەن. شى جىنپىڭ ياكى خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى نەزىرىدىكى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە زامانىۋىلىق دېگەن سۆزنىڭ ھەقىقىي مەنىسى خىتايچە ئالاھىدىلىكتىكى زامانىۋى دۆلەت دېگەنلىكتۇر. بۇ يەردىكى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇش ئەلۋەتتە ئۇيغۇر ياكى تىبەتكە ئوخشاش مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيە ھوقۇقىغا ئىگە خىتايدىن پەرقلىق تىل مەدەنىيەت ۋە تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشكە ئىگە مىللەتلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ قېلىش بىلەن روياپقا چىقىدىغان ئارزۇ ئەمەس پەقەت ئاتالمىش مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيە ئەمەلدىن قالغاندىلا ئاندىن خىتاينىڭ ئارزۇسىدىكى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بىر دۆلەت رەسمىي يوسۇندا ۋۇجۇدقا كېلىدۇ ئۇ ھالدا مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيەنى يوقىتىدىغان ئۇسۇل مىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونومىيەگە ئېھتىياج قالمايدىغان بىر مۇھىتنى بەرپا قىلىشتۇر بۇ مۇھىت دەرۋەقە ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەر جۇڭخۇا مىللىتى كىملىكىگە سىڭىپ كەتكەندىلا ئاندىن ئۆزلۈكىدىن شەكىللىنىدۇ دېمەك، شى جىنپىڭ ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندىن بۇيان، ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئاغزىدىن چۈشۈرمەسلىكى بىلەن، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىگە قىلىنىۋاتقان زىيانكەشلىكلەر ئاتالمىش ھۆكۈمەت ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇر نامىنىڭ ئەتەي چۈشۈپ قېلىشلىرىنىڭ مۇئەييەن باغلىنىشى بارلىقى ئاشكارا. شى جىنپىڭ دەۋرىدىكى مىللەتلەر خىزمىتىدە ئەڭ كۆپ تەكىتلىنىۋاتقان سۆز بولسا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئارقىلىق مىللەتلەر مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ جۇڭگوچە توغرا يولىدا مېڭىشتۇر شۇنداقلا بۇ مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن مىللەتلەرنىڭ ئالاقىلىشىشى ئالماشتۇرۇلۇشى يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىن ئىبارەت مىللەتلەرنىڭ بىر بىرىگە يۇغۇرۇلۇپ جۇڭخۇا مىللىتى بەرپا قىلىش دېگەنلىك خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنىڭ مىللىي كىملىكىنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى نامىدىكى خىتاي كىملىكىگە سىڭدۈرۈۋېتىش دېگەنلىكتۇر خىتاي مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئاتالمىش ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلانىنىڭ مەدەنىيەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش پىلانىدىمۇ بۇ نۇقتىلار ئېنىق تەكىتلەنگەن شۇنىسى ئېنىقكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىللىي كىملىك ئېڭىنى سۇسلاشتۇرۇش ۋە ئۇيغۇر نامىنى ئىستېمالدىن چىقىرىۋېتىش غەرىزى ئۇيغۇرلارغا جۇڭخۇا مىللىتى كىملىكىنى زورلاپ تېڭىشلىرى بىلەن ماس قەدەمدە ئوتتۇرىغا چىقماقتا. خىتاي ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇر نامىنىڭ غايىب بولۇشى بۇ نۇقتىدىن قارىغاندا ھەرگىزمۇ تاسادىپىيلىق ئەمەس، بەلكى پىلانلىق، ۋاسىتىلىك ھالدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنىڭ